ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن رامىزانلىق تەبرىكلەش پائالىيىتىدە نۇتۇق سۆزلەپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قايتا تىلغا ئالغان ۋە بۇ جىنايەتنىڭ مەسئۇللىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىش ئۈچۈن داۋاملىق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بلىنكېننىڭ ئېيتىشىچە دىنىي ئەركىنلىك ئامېرىكىنىڭ چوڭقۇر قىممەت ئۆلچەملىرىنىڭ بىرى بولۇپلا قالماي خۇددى ئامېرىكىنىڭ كۆپ خىللىقىغا ئوخشاشلا ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكى ئۈچۈنمۇ مۇھىم ئامىل ئىكەن بۇ بلىنكېننىڭ بىر كۈن ئىچىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئىككىنچى قېتىم تىلغا ئېلىشىدۇر ئۇ شۇ كۈنى ئامېرىكىنىڭ خىتاي سىياسىتى ھەققىدە قىلغان سۆزىدىمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى بلىنكېن رامزانلىق پائالىيەتتە قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن خىتاينىڭ شىنجاڭدا دائىرىلەر ئاساسلىقى مۇسۇلمان بولغان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا دىنىي ئېتنىك گۇرۇپپىلارغا قارىتا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سادىر قىلىشنى داۋاملاشتۇرماقتا بىز بۇ جىنايەتلەرنىڭ ئىنسانلارغا بولغان تەسىرىنى يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىشىچە تىرىشىمىز بلىنكېن يەنە بۇ جىنايەتلەرنىڭ مەسئۇللىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بىر مىسال كەلتۈرسەك، يېقىندا، بۇنىڭدىن بىر قانچە ھەپتە ئاۋۋال، بىزنىڭ پارىژدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىمىز ئىپتار زىياپىتىدە ئىككى ئۇيغۇر پائالىيەتچىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن شۇنداق قىلدى، بىز بۇنىڭ مەسئۇللىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىش ئۈچۈن داۋاملىق ھەرىكەت قىلىمىز، دېگەن. ئۇ يەنە بۇ كېچە بۇ سورۇنغا يىغىلىپ، ئۇيغۇر ۋە روھىنگالارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، زىيانكەشلىك تۈپەيلى ئائىلىسى بىلەن بىرلىكتە دىنىي بايراملىرىنى تەبرىكلىيەلمەيدىغان دۇنيادىكى مۇسۇلمان جامائەتلىرىنى ئەسلەيدىغانلىقىنى ئېيتقان. مەلۇم بولۇشىچە، رامزانلىق تەبرىكلەش پائالىيىتىگە ئۇيغۇرلاردىن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس بىلەن ئۇنىڭ خىتاي تۈرمىسىدىكى ھەدىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ قىزى زىبا مۇراتمۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقان.
خىتاينىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ئاشكارىلىنىپ، لاگېردىكى ۋەھشىيلىكلەر دۇنيانى زىلزىلىگە سالغان بىر ۋاقىتتا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش قارار ماقۇللاپ، خىتاينىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش سىياسىتىنى داۋاملىق تولۇق ئىزچىللاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ قارار يىگىرمە تۆتىنچى ۋە يىگىرمە بەشىنچى ماي كۈنلىرى ئېچىلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون ئىككىنچى نۆۋەتلىك سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى قېتىملىق يىغىنىدا ماقۇللانغان. قاراردا شىنجاڭنى باشقۇرۇش ستراتېگىيەسىنى تولۇق ۋە توغرا يولغا قويۇشتا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشى ۋە دۇنيادىكى مىسلى كۆرۈلمىگەن يۈز يىللىق ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئومۇمىي ستراتېگىيىلىك ۋەزىيىتىنى كۆزدە تۇتۇش تەكىتلەنگەن ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ ھازىرقىدەك نازۇك بىر ۋاقىتتا بۇنداق بىر قارار ماقۇللاپ ئېلان قىلىشى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى خىتاينىڭ رايوندىكى ۋەھشىيلىكلەرگە قاتناشقان ۋە ئۇنىڭغا شېرىك بولغان ئاپپارات ۋە شەخسلەرنى سىياسەتتە ئۆزگىرىش بولمايدىغانلىقى

ۋە چۆچەك نۇقتىلىق ئېچىۋېتىش سىناق رايونىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش تەكىتلەنگەن. ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر ئېلىدىكى تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرىنىڭ ئىشىكىنى خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىغا ئېچىشقا چاقىرغان. ئەنگلىيە تايمز گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى باچېلېت خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينى ئۇنىڭ رايوندىكى يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمان ئۇيغۇرلار، سوتلانماي تۇرۇپ تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان لاگېرلارغا چەكلىمىسىز كىرىشىگە يول قويۇشقا چاقىرغان. تايمز گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتىدا خىتاينى تەنقىد قىلمىغان بولسىمۇ، بىراق ئىرېلاندىيەنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا ۋەتىنى بولغان شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە زوراۋانلىقىغا ئائىت دەلىللەرنى ئاساس قىلغان دوكلاتلاردىن داۋاملىق چوڭقۇر ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ناملىق خىتاينىڭ مەخپىي ھۆججەتلىرى خەلقئارا نوپۇزلۇق تاراتقۇلار تەرىپىدىن ئاشكارىلىنىپ دۇنيانى زىلزىلىغا سالغان بىر پەيتتە ئېلان قىلىنغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى لاگېرلارنىڭ ئىچىدىكى تۇتقۇنلارغا ئائىت رەسىملەر خىتاي كومپارتىيەسى رەھبەرلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا بەرگەن يوليورۇقلىرى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تايمز گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مۇنداق دېگەن: نۆۋەتتە BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشىلېت خىتايدا. ئۇ شىنجاڭدىمۇ زىيارەتتە بولىدۇ. ئۇ زىيارەت مەزگىلىدە تولۇق، ھەقىقىي ۋە چەكلىمىسىز ھەرىكەت قىلىشى كېرەك. بىز خىتاينى خەلقئارا قانۇندىكى مەجبۇرىيىتىگە ئەمەل قىلىپ،

مۇخبىرلارنىڭ ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇشىغا يول قويۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى باشلانغان پەيتتە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ناملىق خىتاينىڭ لاگېرلاردىكى ۋەھشىيلىكلىرىگە ئائىت مەخپىي ھۆججەتلەر ئاشكارىلىنىپ ئۇنىڭ زىيارىتى دۇنيانىڭ تېخىمۇ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغانىدى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە كومىتېتى يىگىرمە ئالتىنچى ماي رايوندا سەككىز نەپەر كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدار بايقالغانلىقىنى ئېلان قىلغان بۇنىڭ بىلەن رايوندا كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلارنىڭ ئومۇمىي سانى ئون ئالتىگە يەتكەن

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە كومىتېتىنىڭ ئېيتىشىچە، نۆۋەتتە ئۈرۈمچىنىڭ تەڭرىتاغ رايونىدىن بايقالغان ئون ئالتە نەپەر كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارنىڭ ھەممىسىگە قارىتا تېببىي كارانتىن تەدبىرلىرى ئېلىنغان. دائىرىلەر يىگىرمە ئالتىنچى ماي ئېلان قىلىنغان ئۇچۇردا يەنە ھازىرغا قەدەر كېسەللىك ئالامىتى بار ھېچقانداق بىر يۇقۇمدار بايقالمىغانلىقى، نۆۋەتتە بۇ خىل يۇقۇمدارلارنىڭ نۆل ئىكەنلىكىنى ئېيتقان.
خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەڭ ھوقۇقلۇق ئەمەلدارى ما شىڭرۇي يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئەدەبىيات-سەنئەت ئىجتىمائىي پەن تەتقىقات ساھەسىگە سۆز قىلىپ، ئەدەبىيات، سەنئەت ۋە ئىجتىمائىي پەن تەتقىقات ساھەسىنىڭ زور ۋە جىددىي مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىش ۋە ھەل قىلىشتا دەۋرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشنى تەلەپ قىلغان. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، رايوندىكى ئەدەبىيات، سەنئەت، ئىجتىمائىي پەن تەتقىقات ساھەسى تەتقىقات نىشانىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈشكە ئوخشاش زور تېمىلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ سالمىقى ھەم قىممىتى بار تەتقىقات نەتىجىلىرىنى يارىتىشى كېرەككەن. بۇ ما شىڭرۇينىڭ ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارلىقىغا يۆتكەپ كېلىنگەندىن بېرى تۇنجى قېتىم رايوندىكى ئەدەبىيات سەنئەت ئىجتىمائىي پەن تەتقىقات ساھەسىگە ئۇلارنىڭ تەتقىقات نىشانى توغرىسىدا يوليورۇق بېرىشىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا مەزكۇر رايوننىڭ ئەدەبىيات سەنئەت ئىجتىمائىي پەن تەتقىقات ساھەسىدىكى غوللۇق ئۇيغۇر سەرخىللىرىنى تازىلاپ چىقىرىپلا قالماي ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى مەدەنىيىتى ئەدەبىيات سەنئىتىگە ئائىت كىتابلارنى بۆلگۈنچىلىك تەرغىب قىلىنغان دېگەن ناملاردا بىردەك چەكلىگەن بۇ ساھەدىكى نۇرغۇن ئۇيغۇر سەرخىللىرى لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان ياكى ئىز دېرەكسىز يوقالغان ئىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ما شىڭرۇي يۇقارقى سۆزلەرنى شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى شىنجاڭ ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتچىلىرى بىرلەشمىسى قاتارلىق ئورۇنلارنى كۆزدىن كەچۈرگەندە ئېيتقان ئۇ مۇنداق دېگەن: دەۋرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ، دەۋرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، زور ۋە جىددىي مەسىلىلەرنى ئەستايىدىل تەتقىق قىلىپ ۋە ھەل قىلىپ، شىنجاڭنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا دىققەتنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈش قاتارلىق زور مەسىلىلەرگە

خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارىتىدىغان سىياسەتلىرى ھەققىدە نۇتۇق سۆزلەپ گەرچە ھازىر ئامېرىكىنىڭ روسىيە قاتارلىق رەقىبلىرى بولسىمۇ ئاساسلىق دىققەتنى خىتاي بىلەن بولىدىغان رىقابەتكە قارىتىدىغانلىقىنى خىتاينىڭ خەلقئارالىق تەرتىپنى بۇزۇپ دېموكراتىك ئەللەرگە سېلىۋاتقان تەھدىتلىرىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئىستراتېگىيىلىك مۇھىتنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارىتىدىغان بۇ سىياسەتلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ قانداق ئورنى ۋە رولى بار تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارىتىدىغان سىياسەتلىرى ھەققىدە مەخسۇس نۇتۇق سۆزلەپ، گەرچە ھازىر ئامېرىكىنىڭ روسىيە قاتارلىق رەقىبلىرى بولسىمۇ، ئاساسلىق دىققەتنى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي تەھدىتلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ئانتونى بلىنكېن جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىدا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن. پىرېزىدېنت پۇتىن باشلاتقان ئۇرۇش گەرچە داۋام قىلىۋاتقان بولسىمۇ، بىز يەنىلا ئۇزۇن مۇددەتلىك تەھدىتكە ئۇچراۋاتقان خەلقئارا تەرتىپكە دىققىتىمىزنى مەركەزلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. بۇ تەھدىتنى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى كەلتۈرۈپ چىقاردى، چۈنكى خىتاي ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي، ھەربىي ۋە تېخنىكا كۈچى ھەمدە تاشقى سىياسىتى ئارقىلىق خەلقئارا تەرتىپنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقان بىردىنبىر دۆلەت. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئادۋوكات نۇرى تۈركەل ئەپەندى بۇ يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان بولۇپ ئۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكىنىڭ ئاساسلىق دىققەت نۇقتىسىنى خىتاينى چەكلەشكە قارىتىشنىڭ ئامېرىكىدىكى ھەر ئىككى پارتىيەنىڭ بىردەك ئىرادىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئەمدى مەن مۇشۇ ئامېرىكىدىكى ئالىي دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى تاشقى سىياسەت مۇتەخەسسىسلەر بىلەن بىرلىكتە ئولتۇرۇپ بۇ نۇتۇقنى ئاڭلاش پۇرسەت بولدى خىتاي بىلەن رۇسىيە تەرىپىدىن تەرغىب قىلىنىپ تارقىتىلىۋاتقان دۇنيا دېموكراتىيەلىك سىستېمىغا، خەلقئارالىق قائىدە تۈزۈملەرگە كۆرسىتىۋاتقان تەھدىتى توغرىسىدا ئىككى پارتىيىنىڭ ناھايىتى مۇقىم بىر ئامېرىكىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىك تاشقى سىياسەت مەنپەئەتىنى مەركەز قىلىپ تۇتۇۋاتقان پوزىتسىيەدىكى ئورتاقلىقنى كۆرۈش ۋە ھېس قىلىش، ئاڭلاش پۇرسىتى بولدى. ئەمدى بۇ ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشى باشلانغاندىن كېيىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا، دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭكى داۋاملىق بولۇۋاتقان مەركىزىي نۇقتىسى بىرئاز چېچىلىشقا ۋە باشقا نۇقتىلارغا يۆتكىلىشكە مۇشۇنداق مەجبۇر بولۇپ قالغان ئەھۋال بار ئىدى ئەمدى ھازىر بۇ ئۇكرانىيەدىكى ئۇرۇش بىر كۈنى تۈگەيدۇ ئەمدى مۇشۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا ھەم رەھبەرلىكتە ھەم پارتىيە سىياسىتىدە دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭكى بىخەتەرلىك ۋە تۈزۈلمىگە تەھدىت كۆرسىتىۋاتقان خىتاي ھاكىمىيىتىگە دىققىتىنى بۇرغاشنىڭ مېنىڭچە بىر ئاقىلانە ۋە كېرەكلىك بىر يۆنىلىش بوۋاتقانلىقىنى بۈگۈنكى سپىچتىن كۆرەپ تۇرۇۋاتىمىز. گەرچە بۇ نۇتۇقتا ناھايىتى ئالەمشۇمۇل، چوڭ بۇرغىلىش بولىدىغان بىر سىياسىي نۇقتىئىنىزەرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان بولسىمۇ، گەرچە داۋام قىلىۋاتقان تاشقى سىياسىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ئېنىقراق چۈشەندۈرۈش پۇرسىتى بېرىلگەن مۇشۇنداق نۇتۇق بولسىمۇ، يەنىلا مۇشۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى، كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭكى تەھدىتىگە،

خىتاي ھازىر ئەللىك يىل بۇرۇن سابىق پىرېزىدېنت نىكسون زىيارەت قىلغاندىكى خىتايغا ئوخشىمايدۇ. خىتاي ھازىر پۈتۈن دۇنياغا تەسىر كۆرسىتىۋاتقان، دۇنيانى ئۆز قولىغا ئېلىشقا ئىنتىلىۋاتقان، دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان باي ۋە كۈچلۈك بىر دۆلەت. دۇنيادىكى چوڭ تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ خىتايدا باش شتابى بار. خىتاي كەلگۈسىدە تېخنىكا ۋە سانائەتتە يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتمەكچى. خىتاي ئارمىيەسى تېز سۈرئەتتە زامانىۋىلىشىپ، دۇنيادىكى ئەڭ كۈچلۈك ھەربىي قوشۇنغا ئايلانماقچى. خىتاي يەنە ھىندى تىنچ ئوكياندىكى تەسىر كۈچىنى كېڭەيتىپ، دۇنياغا خوجا بولماقچى.
نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە ئانتونى بلىنكېننىڭ بىز خىتاينىڭ ئۆز تەرەققىيات يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىشىدىن ئۈمىد كۈتمەيمىز، شۇڭا بىز خىتاينى ئوراپ تۇرغان ستراتېگىيىلىك مۇھىتنى يېڭىدىن بەرپا قىلىش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ ئېچىۋېتىلگەن كەڭچىل خەلقئارالىق سىستېمىمىزنى قۇرۇپ چىقىمىز دېگەن سۆزى تەھلىل قىلىنىپ بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسەت نىشانى ئاسىيادىكى بۇ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلەتنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەھدىتىنى تىزگىنلەيدىغان ستراتېگىيىلىك مۇھىت يارىتىش دېيىلگەن ئامېرىكىدىكى رەند سىياسەت تەتقىقات مەركىزىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئانالىزچىسى تېمېس ھېيت ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ نۇتقىنى شەرھلەپ مۇنداق دېدى ئانتونى بلىنكېن بۇ نۇتقىدا خىتايغا قاراتقان ئىستراتېگىيەلىك سىياسەتتە مەبلەغ سېلىش، ھەمكارلىق ۋە ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش دېگەن ئۈچ ئۇقۇمنى تەكىتلىدى. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى، ئەگەر بىز خىتاينىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان قەبىھ زوراۋانلىقىغا قارشى جازا يۈرگۈزسەك، خىتاي ئۇلارغا سېلىۋاتقان زۇلۇمىنى يۇمشىتىشى مۇمكىن. ئەگەر خىتاي ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ياخشى سىياسەت يۈرگۈزسە، بىزمۇ خىتايغا بولغان جازانى يەڭگىللىتىمىز، دېگەندىن ئىبارەت. ئانتونى بلىنكېن يەنە ئامېرىكىنىڭ ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن زىچ ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى، ئەگەر بىز خىتاينىڭ زۇلۇمىغا قارشىلىق بىلدۈرۈپ، ئۇنى جازالىساق، باشقا دۆلەتلەرمۇ شۇنداق جازا قوللىنىدۇ، شۇڭا مەنچە ئامېرىكا ھېچ بولمىغاندا، كۆپلىگەن دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ خىتايغا بېسىم ئىشلىتىپ، شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە خىتايغا ئىقتىساد ياكى دىپلوماتىيە جەھەتتە جازا يۈرگۈزۈشى كېرەك. economic, diplomatic punishments on issues such as the Uyghurs in Xinjiang. ئانتونى بلىنكېن يەنە خىتاينىڭ بۇ ھالغا كېلىشىدە شى جىنپىڭنىڭ باش رول ئوينىغانلىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېگەن. كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتى رەئىس شى جىنپىڭنىڭ رەھبەرلىكىدە تېخىمۇ مۇستەبىت، تېخىمۇ ئۆكتەم بولۇپ كەتتى. خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدە كەڭ كۆلەملىك تەقىب نازارەت سىستېمىسى ئورناتقانلىقى ۋە سەكسەن نەچچە دۆلەتكە بۇ تېخنىكىنى ئېكسپورت قىلغانلىقىغا قارىساقلا بۇنى بىلەلەيمىز. خىتاي يەنە جەنۇبىي دېڭىزدا كېڭەيمىچىلىك قىلدى، رايون تىنچلىقى ۋە خەۋپسىزلىكىگە، دېڭىز يولى ۋە سودا ئەركىنلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلدى.
ئامېرىكىدىكى كور ئانالىتىك تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى ئاندرېس كور ئەپەندى بۇ ھەقتە تىۋىتتېرغا يوللىغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن ئانتونى بلىنكېن ئاخىر خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ تەنقىدلىدى ئەمما ئۇ تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا خىتاي كومپارتىيەسىنى تەنقىدلىشى كېرەك شى جىنپىڭ پەقەت خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بۇ فاشىستىك پارتىيەنىڭ ئەڭ بۇرۇنقى نىشانى ۋە ئىستراتېگىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ ئۇنى تېخىمۇ ياخشى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ ھەممىگە مەلۇم بولغىنىدەك، ئۈچ ئاي ئاۋۋال رۇسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى رۇسىيەنى ئاشكارا قوللىغان بولۇپ، رۇسىيە بىلەن بىرلىشىپ، ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىگە قارشى يېڭى دۇنيا تەرتىپى ئورناتماقچى بولغان ئىدى. ئانتونى بلىنكېن بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېگەن. رۇسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشنىڭ ئالدىدا شى جىنپىڭ بىلەن پۇتىن كۆرۈشۈپ، ئىككى دۆلەت دوستلۇقىنىڭ چەكلىمىسىز ئىكەنلىكىنى بايان قىلىشتى. تېخى مۇشۇ ھەپتە پىرېزىدېنت جو بايدېن ياپونىيەنى زىيارەت قىلىۋاتقان كۈنلەردە خىتاي بىلەن رۇسىيە بىرلىكتە بومباردىمانچى ئايروپىلانلار مانېۋىرى ئۆتكۈزدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۇكرائىنانىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىپ، ياۋروپانىڭ خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت سالغان بۇ ئۇرۇشنى قوللىدى. بۇ ئەھۋال ھىندو تىنچ ئوكيان رايونى ئۈچۈن جىددىي سىگنالدۇر. ئانتونى بلىنكېن يەنە خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن.

نۇرى تۈركەل ئەپەندى بىلىنكېننىڭ بۇ نۇتۇقتا ئوتتۇرىغا قويغان مەبلەغ سېلىش ئىتتىپاقداشلار بىلەن ھەمكارلىشىش ۋە رىقابەت قاتارلىق مۇھىم نۇقتىلىرىنى تىلغا ئالدى ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى بىلەن بولغان باغلىنىشىنى چۈشەندۈردى بۈگۈنكى بۇ نۇتۇقتا مۇنداق ئۈچ نۇقتىئىنەزەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى يەنى ئۈچ ئىستراتېگىيىلىك تاكتىكا سىياسىي يۆنىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى بىرىنچىسى مەبلەغ سېلىش ئىنۋېست ئىككىنچىسى پىكىر ۋە قىممەت كۆز قارىشىدا ئورتاقلىقى بار دۆلەتلەر بىلەن بولغان يولنى بىرلەشتۈرۈش ئۈچىنچىسى بۇ رىقابەت ئەمدى بىرىنچى مەسىلىدە ئىنۋېستمېنت مەسىلىسىدە مەبلەغ سېلىش مەسىلىسىدە ئۇيغۇر جېنوسايد ئورۇن تۇتالمىغان ئەھۋال بولدى چۈنكى بەك باغلىنىشچانلىقى روشەن بولمىغان بىر مەسىلە، لېكىن بۇ ئالاينمېنت، بۇ ھەمكارلىق دۆلەتلەر بىلەن، ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر بىلەن سىياسەتنى بىر رېلىسقا ئەكېلىش مەسىلىسى ناھايىتى ھالقىلىق ھالدا ھازىرقى داۋام قىلىۋاتقان مۇشۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەت قارشى جىنايەت مەسىلىسىنى ناھايىتى ئېنىق خىزمەت نىشانىنىڭ مۇھىم بىر تەركىبى دەپ بۇنى ئوچۇقلىدى. ئەمدى بۇ يېتەرلىكمۇ؟ مەنچە بۇ يېتەرلىك ئەمەس. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مۇشۇ ئىككى كۈننىڭ ئالدىدا بى بى سىدا ئاشكارىلانغان مۇشۇ رەسىملەردىكى ئىككى مىڭدىن ئارتۇق شەخسنىڭ چىرايىغا قاراپ تۇرۇپ ھازىر بۇ دۇنيا جامائەتچىلىكى سىياسىي يۆنىلىشنى ئېنىقلىغاندىن باشقا ئامېرىكا يېتەكچىلىكىدە سىياسىي پىلانىنىمۇ ئاچىقلىشى كېرەك بۇ بۈگۈنكى بۇ نۇتۇقتا تەپسىلىي ئېلان قىلىنمىدى بەلكىم ئىستراتېگىيىلىك نۇقتىئىنەزەر بويىچە ئۇ قەدەم باسقۇچلىرى ئاچىقلانمىغان بولۇشى مۇمكىن بۇ بىر تەرىپى. ئىككىنچىدىن، بۇ رىقابەت مەسىلىسىدىمۇ ئەسلىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى ھالقىلىق ئورۇن تۇتۇشى كېرەك. لېكىن بۈگۈنكى نۇتۇقتا بۇ رىقابەت مەسىلىسىدە كۆپرەك مۇشۇ تېخنولوگىيە جەھەتتىكى، ئەسكىرىي جەھەتتىكى رىقابەتنى مەركەز قىلغان ۋە مۇشۇ تەمىنلەش زەنجىرىنى ئاساس قىلغان مۇشۇنداق سۆزلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى، پىلانلار. بۇنىڭ ئىچىدە بەلكىم بۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئەسكىرىي جەھەتتە ئۇيغۇر مەسىلىسى ئالاھىدە ئورۇن تۇتمىدى دېگەن تەقدىردىمۇ، مۇشۇ تېخنولوگىيە بىلەن مۇشۇ دۇنيا ئىقتىسادى مەسىلىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىر داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقىنىڭ چەمبەرچاس باغلىنىشلىقى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى كېرەك ئۇ قويۇلماي قالدى نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ بۇ نۇتۇقتىن كېيىن پىكىر بېرىپ ئامېرىكىنىڭ خىتايغا يۈرگۈزىدىغان سىياسىتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش مەسىلىسىدە مۇھىم رول ئوينايدىغان تەدبىرلەرنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش مۇشۇنى پىلانلىغان ئىجرا قىلىۋاتقان ۋە كېڭەيتىۋاتقان شەخسلەرگە تېگىشلىك ئادالەت سەھنىسىنى ھازىرلىشى، مۇشۇ ئىتتىپاقداشلار بىلەن بىر رېلىسقا كىرىش ۋە مۇشۇ رىقابەت مەسىلىسىدە ھالقىلىق ئورۇندا تۇرۇش بىلەن مەنچە ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولىدىغان بىر مەسىلە ئىدى. مەن بۇنى كۆپ نۇتۇقلىرىمدا، مۇشۇ تاشقى سىياسەت ھەققىدە يېزىلغان ئىلمىي ماقالىلىرىمدا يېزىپ كېلىۋاتىمەن. مۇشۇ جەھەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ داۋام قىلىۋاتقان خىزمىتىنى ئېلان قىلغان ئىستراتېگىيەلىك پىلانىنى كېڭەيتىشى كېرەك. ئەگەر بۇلار مۇشۇ ئالايمېنت بىلەن رېلىسنى بىرلەشتۈرۈش بىلەن، خىزمەت نىشانىنى بىرلەشتۈرۈش بىلەن، پائالىيەتلىرىنى بىرلەشتۈرۈش بىلەن رىقابەتنى قوشمىغان تەقدىردە، بۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى كۈچنى، ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىنچىلىقىغا ئىشلىتىش، تېخنولوگىيەنى خاتا ئىشلىتىش، بۇنىڭدىن كېيىن بۇ دۇنيا تەمىنلەش زەنجىرىنى، ئۇيغۇرلارنىڭكى قۇللۇق ئەمگىكى بىلەن تەمىنلەنگەن ماتېرىياللار بىلەن بۇلغاش داۋام قىلىدۇ. نۇتۇق سۆزلىنىپ بولغاندىن كېيىن، مەن ئۆزۈمنىڭ تېگىشلىك پىكرىمنى بەردىم. چۈنكى مېنىڭ خىزمىتىم ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىغا مەسلىھەت بېرىش. بۇ مەسىلىلەرنى ئەمدى بىر مېنىڭ مەسلىھەتىم ياكى باشقا بىرلىرىنىڭكى تەشەببۇسى بىلەن بەزى تاشقى ئىشلار يۆنىلىشلىرى بەلگىلىنىپ كەتمەيدۇ، لېكىن ئۇنىڭغا قۇلاق سالىدۇ، بىزنىڭ تەنقىدىي تەكلىپلىرىمىزنى ئاڭلايدىغان مۇشۇنداق بىر سىستېما بار. شۇ مەن بۇ خىزمىتىمدىكى مۇشۇ مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىپ بۈگۈن تېگىشلىك مۇشۇ ياخشى بولغان ۋە يېتەرسىز بولغان يەرلىرىنىمۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدىكى خىزمەتداشلىرىمىزغا بۇنى يەتكۈزدۈم.
ئانتونى بلىنكېن سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى رىقابەتنىڭ توقۇنۇشقا ئېلىپ بارماسلىقى كېرەكلىكىنى، ئامېرىكىنىڭ مەقسىتىنىڭ خىتاينى ۋەيران قىلىش ئەمەس، بەلكى خىتاي بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان خەلقئارا تەرتىپنى قوغداش ئىكەنلىكىنى، ئەگەر ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە مەنپەئەتى خىرىسقا ئۇچرىسا بۇ تەھدىتنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن بىرلىشىپ كۈرەش قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن يەنى ئامېرىكا ھەربىي كۈچ جەھەتتىنلا ئەمەس ئىقتىساد تېخنىكا ئۇچۇر ئاخبارات دىپلوماتىيە جەھەتتە ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ خىتاينىڭ دۇنياۋى تەھدىتىگە بىرلىكتە تاقابىل تۇرىدىكەن

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان نۇتقىدا مەزكۇر يىغىننىڭ ئېچىلىش مەقسىتى ھەققىدە تۆۋەندىكىلەرنى دېگەن. بۇ ئۈچ كۈنلۈك مىللىي كېڭەش جەريانىدا يىگىرمە دۆلەتتىن كەلگەن ئىككى يۈزدىن ئارتىق پائالىيەتچىلەر، رەھبەرلەر، مۇتەخەسسىسلەر جىددىي مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق، يۈز بېرىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق توختىتىمىز؟ خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئەمەلدارلىرىنىڭ بۇ جىنايىتىنى خەلقئارا قانۇن ۋە مىللىي قانۇنلار دائىرىسىدە قانداق جازاغا تارتالايمىز؟ خەلقئارا شىركەتلەرنى قانداق قىلىپ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن چېكىندۈرۈپ چىقالايمىز؟ پۈتۈن دۇنيا ئۇكرائىنا سوقۇشىدا روسىيەگە ئېلىپ بارغاندىكىدەك ئىقتىسادىي، سىياسىي جازا تەدبىرلىرىنى قانداق قىلىپ خىتايغىمۇ ئەمەلگە ئاشۇرالايمىز؟ قانداق قىلىپ؟ مىللىتىمىزنىڭ ئەركىنلىكى، ۋەتىنىمىزنىڭ ھۆرلۈكى، ئازادلىقى ئۈچۈن تېخىمۇ تېز ۋە ئۈنۈم بېرىدىغان يوللارنى تېپىپ چىقالايمىز. مۇشۇ مەسىلىلەر بۇ قېتىمقى ئۈچ كۈنلۈك مىللىي كېڭىشىمىزنىڭ مۇزاكىرە تېمىلىرى بولىدۇ، بۇ ھەققىدە باش قاتۇرىمىز. يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنىدىكى ئېچىلىش مۇراسىمىدا يەنە چېخىيە جۇمھۇرىيىتى كېڭەش پالاتاسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى يېرجى ئوبېرفالزېر سۆز قىلغان. چېخىيە پارلامېنتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زىيانكەشلىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئوبېرفالزېر ئېچىلىش نۇتقىدىكى سۆزىدە مۇنۇلارنى دېگەن بىز دېموكراتىك دۆلەتلەر دىكتاتورلار بىلەن كېلىشسەك بولمايدىغانلىقىنى ئېسىمىزگە سالىدىغان روھانىي لىدىرلارغا موھتاج. بىز بىر ياقتىن جىنايەتچىلەرنى ئەيىبلەپ، يەنە بىر ياقتىن ئۇلار بىلەن نورمال تىجارىتىمىزنى قىلساق بولمايدۇ. بۇ مەسىلىدە روسىيە بىزگە ئەڭ چوڭ ساۋاق بولدى. مەنچە روسىيە بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى بىردىن بىر پەرق بولسا، بىز ئۇكرائىنادا تۆكۈلگەن قانلارنى خەلقئارالىق مېدىيالاردىن نەق مەيداندا كۆرۈپ ئولتۇردۇق. ئەمما شەرقىي تۈركىستاندا بولسا ھەممە نەرسە پەردە ئارقىسىدا. خىتاينىڭ تاملىرى ئارقىسىدا. ۋە مېدىيادىن ئۇزاق ھالدا يۈز بېرىۋاتىدۇ. زالىملارچە زوراۋانلىق، يىغىۋېلىش لاگېرى، مەجبۇرىي ئەمگەك، مەدەنىيەت، تىل ۋە دىنغا قارىتىلغان ۋەيرانچىلىق ھەممىسى خەلقئارا مەتبۇئاتلارنىڭ دىققىتىدىن ئۇزاق يۈز بېرىۋاتىدۇ. روسىيىگە قىلغاندەك غەرب دۆلەتلىرى خىتاي بىلەن بولغان بارلىق تىجارەت ۋە دىپلوماتىك ئالاقىسىنى توختىتىشى كېرەك قاچان خىتاي يۇقىرىدىكى بۇ سىياسەتلىرىنى توختاتمىغىچە شۇنداق قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇشى كېرەك بىز بۇ زۇلۇملارغا كۆز يۇمۇپ تىجارەتنىڭ بۇ ئىشلار بىلەن ئالاقىسى يوقلىغىنى ئىلگىرى سۈرسەك بولمايدۇ چۈنكى ھەرقانداق بىر كىچىككىنە يول قويۇشمۇ ئاخىر بېرىپ بۇ ھاكىم مۇتلەقلارنى

ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك ۋە ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش كۈرىشى ئىنتايىن ئۇزۇن بىر يول ئۇ ھەتتا ئىمكانسىزدەك كۆرۈنۈپ ئۈمىدسىزلىنىشىمىز مۇمكىن بىراق بىز ئۇنىڭدىن ۋاز كەچمەسلىكىمىز كېرەك چۈنكى بىز تۈنۈگۈن ئىمكانسىز كۆرۈنگەن ئىشلارنىڭ بۈگۈنى تۇيۇقسىز رېئاللىققا ئايلانغانلىقىنى كۆپ قېتىم كۆردۇق بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا كىم سابىق سوۋېت ئىمپېرىيىسىنىڭ يىمىرىلىدىغانلىقىنى ئويلاپ باققان ئەمما ئۇ توققۇز يىلدىن كېيىن رېئاللىققا ئايلاندى مۇستەبىتلىك مۇقەررەر ھالدا زاۋاللىققا يۈز تۇتىدۇ چۈنكى ئۇ ئىنسان تەبىئىتىگە زىت ئەمما بىز بۇ مۇجادىلىدە ئۆزىمىزنى قوغدىمىساق ۋە ھەرىكەت قىلمىساق مەغلۇپ بولىمىز ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك and inaction freedom to Uyghurs. يىرجى ئوبەل فالرىز ئەپەندى ئالقىش سادالىرى ئىچىدە سۆزىنى ئاياغلاشتۇرغاندىن كېيىن سەھنىگە لوندوندا ئېچىلغان ۋە زور خەلقئارالىق تەسىر قوزغىغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ باش سوتچىسى ئەينى ۋاقىتتا سابىق يۇگوسلاۋىيە ئىتتىپاقىنىڭ دىكتاتورى مىلوشېۋىچنى سوتلىغان باش سوتچى جېفرى نايس ئەپەندى تەكلىپ قىلىندى جېفرىي نايس ئەپەندى سۆزىدە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان زۇلۇمنى توختىتىشتا ئاساسلىق تىرىشچانلىقنى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزى كۆرسىتىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى on the World Uyghur Congress and all other Uyghur based groups rests an enormously heavy responsibility. ئۇ مۇنۇلارنى دېگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە باشقا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ زىممىسىدە ھازىر تولىمۇ ئېغىر يۈك بار، چۈنكى سىلەر دۇنيانىڭ يەنە بىر ئۇچىدىكى قېرىنداش قەۋمداشلىرىڭلار ئۇچراۋاتقان، يەنى ئۆلتۈرۈش، مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە، مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقى، تىلنى يوقىتىش، كىملىكىنى يوقىتىش قاتارلىق بۇ دۇنيادا مەۋجۇت ھەر تۈرلۈك زىيانكەشلىكنىڭ ھەممىسىگە ئۇچراۋاتقان قېرىنداشلىرىڭلارنى قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتىسىلەر.

سىلەرنىڭ دەۋا يولۇڭلاردىكى پائالىيەتچىلەردىن بولمىغان بۇ ئورگانلار شەخسلەر ۋە دۆلەتلەر كۈنلەرنىڭ بىرىدە ھېسداشلىقىنى ئالاقىسىنى يوقىتىشى يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىشى مۇمكىن ئەمما سىلەرنىڭ مەسئۇلىيىتىڭلار ئۆزگەرمەيدۇ جۈملىدىن يۈكنىڭ ئېغىرى يەنىلا سىلەرنىڭ زىممىڭلاردا But your responsibility will continue. As I said, a heavy burden rests on your shoulders.
جېفرىي نايس ئەپەندى سۆزى داۋامىدا ئۆزى باشچىلىق قىلغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ پۈتۈنلەي مۇستەقىل كىشىلەر ۋە ئۇيغۇرلارغا ھېچقانداق ئالاھىدە ھېسسىياتى بولمىغان كىشىلەر تەرىپىدىن تەشكىللىنىپ پۈتۈنلەي پاكىتلار ئاساسىدا ھۆكۈم چىقىرىلغانلىقىنى ئەسكەرتتى ۋە ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ قوشقان ھەسسىسى پەرقلىق ئىدى ۋە پەرقلىق بولىدۇ چۈنكى بىز ھېچقايسىمىز سىلەرنىڭ داۋايىڭلاردىكى پائالىيەتچىلەر ئەمەس سىلەر بۇنى ھەيران قىلارلىق دەپ ئويلىشىڭلار مۇمكىن بىراق بۇ دېگەن ھەقىقەت مۇھىم ۋە قىممەتلىك دەپ تەكىتلىدى جېفرىي نايس ئەپەندى سۆزى ئاخىرىدا ئۆزى ۋە ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باش سوتچىسى نېچىك ۋەج ئەپەندىنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ ھەر قايسى دۆلەتلەر ۋە ئورگانلارنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مۇۋاپىق ۋە زۆرۈر بولغان قارارلارنى چىقىرىشى ئۇيغۇرلارنىڭ مەقسەت نىشانلىرىغا يېتىشى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىدىغان يېڭى ئىسپاتلار بىلەن بىرلىكتە مۇستەقىل ۋە ئوبيېكتىپلىقىنى ساقلاپ قالغان ئاساستا ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى يىغىنلاردا داۋاملىق پاكىتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ سۆزىنى ئاياغلاشتۇردى يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا يەنە فرانسىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى فرېدرىكا دوما خانىممۇ سۆز قىلدى Ladies and gentlemen, I'm very proud to be here with you among friends now. دوما خانىم سۆزىدە فرانسىيە پارلامېنتىنىڭ مۇشۇ يىلنىڭ بېشىدا ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان زۇلۇمنى رەسمىي ھالدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ تونۇغانلىقىنى ۋە بۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېرىلگەن ناھايىتى كۈچلۈك بىر سىگناللىقىنى بىلدۈردى ئۇ شۇنداقلا سۆزىدە فرانسىيە ۋە شۇنىڭدەك باشقا غەرب دۆلەتلىرىنىڭ چوقۇم خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى ئەيىبلىشى ۋە ئۇنىڭ مەسئۇلىيەتلىرىنى ئېسىگە سېلىشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئەسكەرتىپ بۇ ئىنسانىيلىق مەجبۇرىيىتىمىز دېدى ئۇ شۇنداقلا بۇندىن كېيىنمۇ فرانسىيەنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختىتىش، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن بىر قىسىم قارار ۋە قانۇنلارنى چىقىرىشى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان ئالىي كېڭىشىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا ئامېرىكىنىڭ گېرمانىيەدىكى باش ئەلچىسى ئېيمېي گۇتمان خانىم سۆز قىلغان. The World Uyghur Congress acts as a voice and an advocate for millions of Uyghurs and. ئۇ سۆزىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە شۇنىڭدەك باشقا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇملىرىنى پاش قىلىش ۋە ئۇنى توختىتىش ئۈچۈن ھارماي تالماي كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىغا ئاپىرىن ئوقۇغان ۋە شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن خىتاي ئەمەلدارلىرىغا ئىقتىسادىي ۋە ۋىزا جازا تەدبىرلىرىنى قويغانلىقىنى بۇ زۇلۇمنىڭ ئاقىۋەتسىز قالماسلىقى ئۈچۈن كونكرېت قەدەملەرنى تاشلىغانلىقىنى تەمىنلەش زەنجىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن خالىي بولۇشى ئۈچۈن بارلىق شېرىك دۆلەتلەرنى ھەرىكەتكە كېلىشكە ئۈندىگەنلىكىنى بىلدۈردى بىراق ئۇ دۇنيادا ھازىرقى يۆنىلىشنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەۋالىرىنى قىيىنلاشتۇرۇۋاتقانلىقىنىمۇ ئەسكەرتتى Respect for human rights is what all decent societies stand for. Respect for human rights is also a ئۇ سۆز ئاخىرىدا مۇنۇلارنى دېدى كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش بىر جەمئىيەتنىڭ ئاساسى بولۇشى كېرەك كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلغانلىق بىر جەمئىيەتنىڭ بىخەتەرلىكىنىڭ ئاساسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان ۋەھشىيلىكلىرىگە قارشى تۇرۇش ئارقىلىق بىز ئەمەلىيەتتە دىنىي ئەركىنلىكنى ۋىجدان ۋە ئىنسان غۇرۇرىدىن ئىبارەت ئەڭ نېگىزلىك ھوقۇقلارنى قوغدىغان بولىمىز بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىش ئارقىلىق بىز بۇ يۆنىلىشنى ئۆزگەرتەلەيمىز ۋە دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدىكى كىشىلىك ھوقۇققا كاپالەتلىك قىلالايمىز بۇ بىزنىڭ بۇرچىمىز ۋە كىملىكىمىزدۇر This we must do. This is who we are. مەزكۇر يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا پولشانىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ئاننا فوتىييا خانىم ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزاسى يوڭ كىم خانىم ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ئېنگىن ئەرئولو ئەپەندى پراگا شەھەر باشلىقى زىدانىك ھرىب ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ھايدى ھاۋتالا ئەپەندىلەر سىن كۆرۈنۈش ئارقىلىق تەبرىك نۇتۇقلىرىنى ئەۋەتكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىن ھەققىدىكى باياناتىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۈچ كۈن داۋام قىلىدىغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىدە ھەر خىل ئارقا كۆرۈنۈشتىكى ئوخشىمىغان گۇرۇپپىلار ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش

گېرمانىيەدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ ئىككىنچى كۈنىدە بۇنىڭدىن كېيىن قىلىدىغان خىزمەتلەر توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغان بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم نەق مەيداندىن تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ ئىككىنچى كۈنىدىكى بۆلۈمىدە بۇندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدىغان خىزمەتلەر توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى. يىگىرمە يەتتىنچى ماي كۈنى يەنى مەزكۇر كېڭەشنىڭ ئىككىنچى كۈنى شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىنسانىيەت مەسىلىسىگە ئايلاندۇرۇش ئىسلام دۇنياسىدا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى قانداق ئېلىپ بېرىش شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى تۈرك دۇنياسىدا قانداق ئېلىپ بېرىش شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ نوپۇس مەسىلىسى شەرقىي تۈركىستانلىق ياشلارنىڭ مىللىي ئىرادىسىنى ۋە دەۋاغا بولغان قىزىقىشىنى ئاشۇرۇش شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىدا ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر، ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستەقىللىق كۈرىشىدىكى رولى، ياپونىيەنى مەركەز قىلغان شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ تەرەققىياتى، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر كىملىكىنى قوغداش ۋە دەۋانىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك ستراتېگىيەسى، خىتاينىڭ سىياسىتى قاتارلىق تۈرلۈك تېمىلاردا تەشكىلات مەسئۇللىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەر دوكلات بەرگەندىن كېيىن، مەزكۇر تېمىلار توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى. گوللاندىيەدىكى ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان مائارىپ جەمئىيىتى باش كاتىپى ئوبۇلقاسىم ئەپەندى بۈگۈنكى يىغىندا ناھايىتى مۇھىم تېمىلاردا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى، ناھايىتى پايدىلىق بولغانلىقىنى، ئوتتۇرىغا قويدى.
بۈگۈنكى يىغىنىمىز ناھايىتى مېنىڭچە چوڭقۇر پايدىلىق بولدى. چۈنكى ھەر خىل ساھەدە، ھەر خىل دۆلەتتىن كەلگەن، ھەر خىل چۈشەنچىدىكى سىياسەتچىلىرىمىز بولسۇن، ئىلمىي تەتقىقاتچىلىرىمىز بولسۇن، ياش چوڭلىرىمىز ھەممەيلەن ھەر خىل پىكىرلەردە ئۆزىنىڭكى ناھايىتى مول پىكىرلەرنى قويدى بۇ يەردە. بۇنىڭدىن. نۇرغۇن تەجرىبىلەرنى بىلگەن بولساقمۇ تېخىمۇ بۇنى تەسبىتلەشتۈرۈپ تېخىمۇ چۈشەنچىمىزنى كۈچلەندۈرگەن بولدۇق ۋە يېڭى پىكىرلەرنى ئۆگەنگەن بولدۇق مەنچە بۇ ناھايىتى بىر ياخشى بىر پائالىيەت بولدى بۇنىڭدىن نۇرغۇن پايدىلارنى ئالدۇق دەپ چۈشىنىمەن مەن شەخسەن جىق پايدىلاندىم شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ بۈگۈنكى يىغىنىنىڭ ئاخىرىدا لاگېر شاھىتلىرىدىن گۈلباھار خاتىۋاجى، گۈلباھار جېلىلوۋا، ئۆمەربېك ئالى ۋە باشقىلارغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مېدال بەردى. قەلبىنۇر سىدىق خانىم مېدال ئالغاندىن كېيىنكى تۇيغۇلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەسسالام ئەلەيكۇم بارچە ئەزىز قېرىنداشلار مەن بىر لاگېر شاھىت بولۇش سۈپىتىم بىلەن مانا بۇ ميۇنخېندىكى مىللىي كېڭەش يىغىنىغا قاتنىشىۋاتىمەن بۇ يەردە بۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يەنى رەئىسىمىز دولقۇن ئەيسا ئۆز قولى بىلەن بىزگە بىر تەقدىرلەش بىر پائالىيەت ئېلىپ باردى بۇنىڭدىن بىز لاگېر شاھىتلىرىمىز شۇنچىلىك ھاياجانلاندۇق شۇندا كۆڭلىمىز يېرىم بولۇپ نېمە قىلىشىمىزنى بىلەلمەي كەتتۇق ھەتتاكى دېمەك خەلقىمىزنىڭكى مۇشۇنداق بىزنىڭكى قىلغان گۇۋاھلىقلىرىمىز ئەجىرلىرىمىزنىڭ شۇنى بىلگەنلىكىدىن بىزگە بولغان شۇ مېھرى مۇھەببەتلىرىنىڭ مەدەت ئىلھاملىرىڭىز ئىلھاملىرىدىن بىز ئۆزىمىز شۇنچىلىك بىر كۈچ قۇۋۋەت ئالدۇق بۇنىڭدىن چەكسىز ئىپتىخار ھېس قىلىمىز رەھمەت گۈلباھار خاتىۋاجى خانىممۇ مېدالنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىنكى تۇيغۇلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ مۇنداق دېدى.
ئەسسالام ئەلەيكۇم مۇھاجىرەتتىكى بارلىق قېرىنداشلار مەن لاگېر شاھىتى گۈلباھار بولىمەن بۈگۈنكى بۇ ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىمىز تۈنىگەن يىگىرمە دۆلەتتىن كەلگەن ئىككى يۈزگە يېقىن ۋەكىللەر بىلەن داغدۇغىلىق باشلاندى مۇشۇ ھەر قايسى دۆلەتتىن كەلگەن قېرىنداشلىرىمىز ھېلىقى بەس بەستە ئۆزلىرىنىڭكى بۇنىڭدىن كېيىنكى داۋا ئىشلىرىمىزنى قانداق ئېلىپ بارىمىز دېگەن توغرۇلۇق شۇنداق ياخشى پىكىر تەكلىپلەرنى بەردى بۇنىڭدىن بىز ئىنتايىن خوش بولدۇق ھەم ھاياجانلاندۇق يەنە بىرسىگە بۈگەن بىز لاگېر شاھىتلىرىنى بىر ئىلھاملاندۇرۇش رىغبەتلەندۈرۈش بىر مۇكاپاتىنى بەردى بۇنىڭدىن بىز ھېلىقى شۇنداق بىر خىل ھاياجانلاندۇق تەسىرلەندۇق مىللىتىمىزنىڭكى بىزنى شۇنداق قەدىرلىگەنلىكىدىن ئەتىۋارلىغانلىقىدىن خوش بولدۇق مەن مۇشۇ بارلىق خەلقىمگە چىن كۆڭلۈمدىن رەھمىتىمنى ئېيتىمەن. گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىگە يىگىرمە ئەتراپىدىكى دۆلەتتىن يەتمىش ئەتراپىدا شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتىغا ۋاكالىتەن كەلگەن ئىككى يۈز ئەتراپىدا تەشكىلات رەھبىرى، جامائەت ئەربابلىرى، زىيالىيلار، چەت ئەللىك پارلامېنت ئەزالىرى،

شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلغا جايلاشقان خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى ئىستانبۇلدا خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بارغان ئۇلار دۇنيادىكى بارلىق ھۆكۈمەتلەرنى ۋە خەلقئارالىق تەشكىلاتلارنى خىتايغا قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلغان بۇ ھەقتە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ يىگىرمە ئالتىنچى ماي خىتاينىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدا خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بېرىلدى يىگىرمە ئالتىنچى ماي پەيشەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلغا جايلاشقان خەلقئارا شەرق تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا خىتاينىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدا خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بېرىلدى ۋە دۇنيا جامائىتىنى خىتايغا قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلىپ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى نامايىشقا ئىستانبۇلدىكى شەرق تۈركىستان ئىجتىمائىي تەشكىلاتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى ئەزالىرى ۋە ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن ئەر ئايال بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى خىتاينىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشى بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى قىيىن قىستاق ۋە ئاسسىمىلياستسىيە سىياسىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى دەلىل ئىسپاتلار بىلەن ئوتتۇرغا چىققانىدى نامايىشچىلار قوللىرىدا مەزكۇر ساقچى ھۆججەتلىرىدىن ئاشكارا بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ رەسىملىرىنى ۋە شەرق تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرگەن ھالدا خىتايغا قارشى ھەق ھوقوق ئادالەت شەرقىي تۈركىستانغا ھۆررىيەت دېگەنگە ئوخشاش شوئارلار توۋلىدى نامايىشتا يەنە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىن ئاشكارا بولغان ۋە خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى ھەم تۈرمىلەرگە قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ رەسىملىرى چاپلانغان ئون مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى لوزۇنكا كۆتۈرۈلدى بۇ لوزۇنكىغا يەنە شەرقىي تۈركىستاندا ئاياللار ۋە كىچىك بالىلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى دەپسەندە قىلىنىۋاتىدۇ قىرغىنچىلىق يوشۇرۇن قالمايدۇ مىليونلىغان ئىنسانلار يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا دېگەندەك چوڭ خەتلەر يېزىلغانىدى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان خەلقئارا شەرق تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى باياناتچىسى شۇنداقلا شەرق تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى نۇرىددىن ئىزباسار بۇ نامايىشنىڭ مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى ساقچى ھۆججەتلىرى ناملىق مەخپىي ھۆججەتلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى بىزنىڭكى بۈگۈن ئېلىپ بارغان نامايىشنىڭكى ئاساسلىق مەقسىتى بۇ ئېلان قىلىنغان ماتېرىياللار ئىچىدە تۇنجى قېتىم خىتاينىڭكى جازا لاگېرلىرى ئىچىدە، شەرق تۈركىستاندا قۇرغان جازا لاگېرلىرى ئىچىدىن بىۋاسىتە رەسىملەرنىڭ، ئۇچۇرلارنىڭ بىۋاسىتە خەلقئارالىق مەتبۇئاتلارغا ۋە كۈن يۈزىگە چىقىشىدىن ئىبارەت بۇ ئەھۋالنى دۇنياغا بىلدۈرۈش، شەرق تۈركىستاندىكى ۋەھشىي ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن دۇنياغا چاقىرىق قىلىش مەقسىتىدە بۇ نامايىش ئېلىپ بېرىلدى.
نامايىشقا ئانادولۇ ئاگېنتلىقى دېمىرئۆرەن خەۋەر ئاگېنتلىقى ۋە ياپونىيىنىڭ ئېن ئېچ كې قاتارلىق چوڭ ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ مۇخبىرلىرىمۇ خەۋەر تارقىتىش ئۈچۈن كەلگەن بولۇپ نامايىش جەريانىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىگە ۋاكالىتەن نۇرىددىن ئىزباسار ئەپەندى باياناتنى ئوقۇپ ئۆتتى ئۇ باياناتتا ئالدى بىلەن بىگۇناھ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى ۋە تۈرمىلىرىگە قامالغانلىقىنى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ خىتاي شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ دېدى نۇرىددىن ئىزباسار سۆزىدە يەنە يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا ئون بەش ياشتىن سەكسەن ياشقىچە بولغان ھەر ياشتىكى ئىنسانلارنىڭ سەۋەبسىز تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. چىن دەۋلەت رەژىمى ئىلك باشتا توپلۇمۇن ئۆندە گەلەنلەرى ھەدەف ئالماكلا بەرابەر، پۈتۈن پسىكولوژىك ئىشكەنجەلەر ياپماكتادىر.
خىتاي دىكتاتور دائىرىلىرى دەسلەپتە جەمئىيەتتە كۆزگە كۆرۈنگەن ئۇيغۇر رەھبەرلەرنى نىشانغا ئېلىش بىلەن بىرگە، ھەر ساھە جەمئىيەتنىڭ كەسىپ خادىملىرىنى تۇتقۇن قىلىپ لاگېرلارغا قاماپ قويدى جازا لاگېرلىرىدا ئېغىر جىسمانىي ۋە پسىخولوگىيىلىك قىيناشلار ئېلىپ بېرىلماقتا قىيناش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق قورقۇش كەيپىياتى يارىتىپ كىشىلەرنى دىنىي مىللىي كىملىكى مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرلىماقتا ئەڭ ئېچىنارلىقى شۇكى قىيىن قىستاققا ئېلىش يەتمىگەندەك ئۇلارنىڭ ھەر كۈنى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى كاتتىۋېشى شى جىنپىڭغا تەشەككۈر ئېيتىشقا مەجبۇرلىماقتا نۇرىددىن ئىزباسار ئەپەندى سۆزىدە يەنە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ ئۇيغۇر دىيارى زىيارىتى توغرىسىدا توختالدى ۋە ئۇيغۇرلارغا ئالاقىدار بىر تۈركۈم تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى
ھازىر خىتايدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقان بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مېشېل باچلېتنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بارغان ۋەكىللەر ئۆمىكىنى ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشقا

بې دې تېغا ئەزا پۈتۈن دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرىدىن تەركىپ تاپقان بىر كۆزىتىش ھەيئىتى تەشكىللەپ شەرقىي تۈركىستانغا ئەۋەتىشكە خەلقئارا ئالىي سوت مەھكىمىسىگە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئۈستىدىن ئەرزنامە سۇنۇشقا چاقىرىق قىلىمىز نۇرىددىن ئىزباسار ئەپەندى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى نامىدىن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ۋە دۇنيا جامائەتچىلىكىنى خىتايغا قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلدى

قىرغىنچىلىقنى توختاتقۇچە ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ چېگراسىنى خەلقئاراغا ئاچقۇچە خىتاي بىلەن بولغان پۈتۈن سودا كېلىشىملىرىنى توڭلىتىشقا خىتاي ماللىرىنىڭ ياۋروپاغا كىرىشىنى چەكلەشكە قۇللۇق ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان زەنجىرسىمان سودا ماركىلىرىنىڭ

ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى جىددىي تەنقىد قىلىشقا خىتاي بىلەن بولغان پۈتۈن مۇناسىۋەتلىرىنى توڭلىتىشقا ۋە خىتاينىڭ خەلقئارا ئالىي سوت مەھكىمىسىدە سوتقا تارتىلىشى ئۈچۈن تۈرتكە بولۇشقا چاقىرىق قىلىمىز نامايىش جەريانىدا سۆز قىلغان يەسەۋى ئالپەرەنلەر تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى كۈرشات مىجان ئەپەندى ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى بۈگۈن دوئۇ تۈركىستاندا يۈز يىلىن ئەن بۈيۈك قاتلىئامى سويقىرىمى ئىشكەنجەلەرى ياشانماقتادىر. بۈگۈنكى كۈندە شەرقىي تۈركىستاندا ئاخىرقى بىر ئەسىرنىڭ ئەڭ چوڭ قاتلىئامى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىسكەنجىسى يۈرگۈزۈلۈۋاتىدۇ دۇنيادا كىشىلىك ھوقوق دەپسەندىچىلىكى ئەڭ كۆپ يۈز بېرىۋاتقان يەر شەرقىي تۈركىستاندۇر بۇ ئەھۋال ئاستىدا شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان بۇ زۇلۇمغا سۈكۈت قىلغان ھەر بىر مۇسۇلمان ۋە تۈرك ئۇ يەردىكى زۇلۇمغا شېرىك بولغان ھېسابلىنىدۇ ۋە بۇنىڭ ئېغىر سورىقىغا قالىدۇ بىز ئۇ يەردىكى قېرىنداشلىرىمىزغا ئىگە چىقىشىمىز كېرەك نامايىشتا يەنە شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى رەئىس ۋەكىلى مەخمۇتجان داموللام ئەرەب تىلىدا سۆز قىلىپ ئەرەب ئىسلام دۇنياسىنى ئۇيغۇرلارنى قوللاشقا خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۇرۇشقا چاقىرىق قىلدى بىز بۇ نامايىش توغرىسىدا پىكىر قاراشلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان نۇزۇگۇم ئائىلە ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىم بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىم بۇ پائالىيەتنىڭ ئەھمىيىتى ۋە مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى خىتاينىڭ ئۆزلىرى ئېتىراپ قىلمىغان چوڭ بىر جىنايىتىنى يەنە بىر قېتىم ئاشكارىلانغانلىقى ۋە بۇنىڭ بىلەن خەلقىمىزنىڭ ھەقىقەتەن بۇ زۇلۇمنى كۆرۈۋاتقانلىقىغا قارشى، كۆرۈۋاتقانلىقىغا ئالاقىدار بۇ چوڭ بىر مەلۇماتلىنىش سەۋەبىدىن خەلقىمىز تېخىمۇ غەزەپ-نەپرەتكە كېلىپ، خىتايغا بولغان ئۆچمەنلىكىنى ئىپادىلەش، شۇنداقلا. دۇنيانىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ مەۋجۇت ھالىتىدىكى، ھازىرقى ھالىتىدىكى مۇشۇ زۇلۇمغا دىققەت تارتىشى ۋە ئۇلارنىڭ ۋىجدانىنى ئويغىتىش، شۇنداقلا خىتايغا ھەممە ئادەم، يەنى ھەر بىر دۆلەت ياكى ھەر قايسى رايوندىكى ياكى ھەر قايسى بىرلەشكەن خىزمەتلەرنىڭ خىتايغا ئورتاق بىر بېسىم ئىشلىتىشى ئۈچۈن ئۇلارغا يېڭىدىن بىر يول، كۆرسىتىش ياكى تەرەپ پىكىردە بولۇش مەقسىتىدە ھە بىر چوڭ نامايىش ئۆتكۈزۈلدى. بۈگۈنكى نامايىشتا كەلگەن ئادەملەرنىڭ ئىشىنى، كۈچىنى، بالىسىنى، بالىسىنىڭ مەكتىۋىنى، ھەتتا نۇرغۇن قىلىۋاتقان جىددىي ئىشلىرىنى، كېچىكتۈرۈش بولمايدىغان ئىشلىرىدىن تارتىپ تاشلاپ قويۇپ، بۇ نامايىشقا كېلىپ خىتايغا بولغان قارشىلىقىنى بىلدۈرۈشى ۋە داۋاغا چىقىپ ئىگە چىقىش روھى ھەقىقەتەن بەك ياخشى ئۆتتى دەپ قارايمەن. دېمەككى خەلقىمىز خىتايغا بىزمۇ بار ساڭا قارشى تۇرىدىغان. دەيدىغان ساننى كۆپەيتىشكە بىر ھەسسە قوشالايدىغان ھالەت ئىكەنلىكىنىڭ ئىپادىسى، بۇ بىزنى تولىمۇ سۆيۈندۈردى. ئىنشاللا بۇ خىزمەتلەرنىڭ تېخىمۇ ياخشى بىر شەكىلدە داۋام بولۇشىغا تىلەكداشمەن.
بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.

بۇ ھەقتە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. مەلۇمكى، قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى بىلىم ۋە پەن مىنىستىرلىقىنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائەن، ھەر يىلى ماي ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىدا ئوقۇش يىلىنىڭ ئاياغلىشى مۇناسىۋىتى بىلەن بارلىق مەكتەپلەردە ئاخىرقى قوڭغۇراق مۇراسىمىنى ئۆتكۈزۈش ئەنئەنە بولۇپ قالغان. بۇ يىل ئۇ يىگىرمە بەشىنچى مايغا توغرا كەلگەن بولۇپ، ئوقۇتۇش قازاق، رۇس، ئۆزبەك، ئۇيغۇر ۋە تاجىك تىللىرىدا يۈرگۈزۈلىدىغان مەكتەپلەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئوقۇش يىلىنىڭ يەكۈنىنى چىقىرىش، ئالاھىدە كۆزگە كۆرۈنگەن ئوقۇغۇچى ۋە مۇئەللىملەرنى تەقدىرلەش مۇراسىملىرى بولۇپ ئۆتتى. ئوقۇش يىلىنىڭ تاماملىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن مۇنداق مۇراسىملار قازاقىستاننىڭ بولۇپمۇ ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ پانفىلوف، ئۇيغۇر، ئەمگەكچى قازاق ۋە تالغار ناھىيەلىرىگە جايلاشقان ئوقۇتۇش ئۇيغۇر تىلىدا يۈرگۈزۈلىدىغان ئون ئىككى تازا ۋە ئەللىك ئارىلاش، يەنى ئوقۇتۇش قازاق، ئۇيغۇر ۋە رۇس تىللىرىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان مەكتەپلەردىمۇ ئۆتتى. بىز شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىنىڭ بايسېيىت يېزىسىغا ئورۇنلاشقان ئىسمائىل تايىروف نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ مۇدىرى ئىليار نۇرخالىق ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشكىنىمىزدە، ئۇ مەكتەپنىڭ بۈگۈنكى ئۇتۇقلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بۈگۈنكى كۈندە بىزدە قىرىق سەككىز تۈلەك مەكتەپ پۈتتۈرۈش ئالدىدا تۇرىدۇ. قىرىق سەككىز تۈلەكنىڭ ئون ئالتىسى بىر تۇتاش مىللىي تېستقا قاتناشماقتا. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئەڭ يۇقىرى نەتىجە كۆرسەتكەن مۇخاممېدوف ئەزىز يۈز ئون ئالتە بال ئىگىلەپ ئولتۇرىدۇ، ھازىرقى كۈندە ئورتاچە ئومۇمىي بالىنى ئالساق يەتمىش يەتتە پايىزنى كۆرسىتىپ ئولتۇرىدۇ. ئىككى ئوقۇغۇچىمىز ئالاھىدە نۇسخىدىكى شاھادەتنامە ئېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ. مەكتەپ بويىچە ئوقۇغۇچىلارنىڭ بۈگۈنكى كۈنگىچە ئۇتۇقى يامان ئەمەس.

جۇمھۇرىيەتلىك يىگىرمە بىرىنچى ئەسىر ياش تالانت ھېبىبۇللام قاھاروف نامىدىكى ئۇيۇشتۇرۇلغان فېستىۋالغا بىر تۇتاش مىللىي تېست نومىناتسىيەسى بويىچە مۇخاممەتوف ئەزىز بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىدى. ئىنگلىز تىلى پەنى بويىچە ئىداموۋا ئانارا بىرىنچى ئورۇنغا سازاۋەر بولدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۆزى باشقۇرۇۋاتقان مەكتەپتە ئالتە يۈز ئەللىك تۆت ئوقۇغۇچى بىلىم ئېلىۋاتسا، بۇنىڭدىن تاشقىرى يەنە مەكتەپ ئالدى تەييارلىق گۇرۇپپىسىدا يەتمىش تۆت بالا، مەكتەپ يېنىدىكى بالىلار باغچىسىدا ئەللىك بالا تەربىيەلەنمەكتە. ئۇلارغا ئومۇمەن يەتمىش بىر مۇئەللىم تەلىم-تەربىيە بېرىدىكەن. ئىليار نۇرخالىقوف بۈگۈنكى ۋەزىيەتتە ئانا تىلىدا ئوقۇشنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ناھايىتى زۆرۈرلۈكىنى، ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئۆز مىللىتىنى سۆيىدىغان، تىلىنى، مەدەنىيىتىنى، تارىخىنى قەدىرلەيدىغان بالىلاردىن قىلىپ تەربىيەلەشنىڭ بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان مۇھىم ۋەزىپە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئىگىلىشىمىزچە، ئالمۇتى شەھىرىدە ئۈچ تازا ئۇيغۇر مەكتىپى بولۇپ، شۇلارنىڭ بىرى شەھەرنىڭ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان زاريا ۋوستوكا مەھەللىسىگە ئورۇنلاشقان مۇرات ھەمرايېۋ نامىدىكى يۈز ئەللىكىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ بۇ يىللىق ئوقۇش يىلىنى مەكتەپ ئالدى تەييارلىق سىنىپى بىلەن جەمئىي ئۈچ يۈز قىرىق، شۇ جۈملىدىن ئون بىرىنچى سىنىپنى يىگىرمە بىر ئوقۇغۇچى تاماملىغان. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر مەكتەپ مۇدىرى مۇھىدىن ئىماشېف ئەپەندى مەكتەپنىڭ ئەھۋالى ۋە مەكتەپ ئالدىدا تۇرغان بەزى ھەل بولمايۋاتقان مەسىلىلەر ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. مەكتىپىمىزدە قىرىق ئالتە ئۇستاز ئىشلەيدۇ، ئۇلارنىڭ ئۈچى پېداگوگ چېۋەر، تۆتى پېداگوگ تەتقىقاتچى، يەتتىسى پېداگوگ ئېكسپېرت، ئون ئۈچى پېداگوگ مودېراتور بولسا، ئىككى ئۇستازىمىز يۇقىرىقى دەرىجىلىك، تۆت ئۇستازىمىز بىرىنچى دەرىجىلىك ۋە بىر ئۇستازىمىز ئىككىنچى دەرىجىلىك ئۇستازلار. ئەلۋەتتە بۇ ئوقۇش يىلىنى بىز ئۇتۇقلۇق باشلىدۇق، سەۋەبى يىللار بويى يېڭىكى سەلبىي ئۆزگىرىش كەينىدىن بالا سانى كېمىپ كېتىپ بارسا، بۇ يىل ئىجابىي ئۆزگىرىش بولۇپ، يىلدىكىگە قارىغاندا ئوتتۇز ئوقۇغۇچىغا ئارتۇق باشلاپ ئولتۇرىمىز ۋە شۇنداق ئاياغلاشتۇرۇپ ئولتۇرىمىز. ئوقۇش يىلى داۋامىدا ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ يەتكەن ئۇتۇقلىرى ئاز ئەمەس، ئۇلار ناھىيەلىك، شەھەرلىك، رېسپۇبلىكىلىق، رېگىيوناللىق ھەر خىل، سپورت بولسۇن، ئوقۇش بولسۇن، مەدەنىيەت تەرىپىدىن بولسۇن، كونكۇرسلارغا قاتنىشىپ، ئۇلارنىڭ غالىبلىرى ئاتالدى.

قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر تىللىق مەكتەپلەرنى بۇ يىلى نەچچە بالا تاماملىدى ۋە ئۇلارنىڭ يەتكەن ئۇتۇقلىرى قانداق؟ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى تەركىبىدىكى ئوقۇتۇش ئۇيغۇر تىلىدا يۈرگۈزۈلىدىغان مەكتەپلەرنىڭ ھەمكارلىق ئانالىتىكىلىق مەركىزىنىڭ ئەزاسى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوختۇرى شەمشىدىن ئايۇپوۋنىڭ ئېيتىشىچە، چە، بۇ يىل ئومۇمەن جۇمھۇرىيەتتىكى بارلىق ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ ئون بىرىنچى سىنىپىنى توققۇز يۈز يىگىرمە بىر نەپەر قىز-يىگىت تاماملاپ، مۇستەقىل ھايات يولىغا ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرغان بولسا، شۇلاردىن ئالىي مەكتەپلەرگە ئوقۇشقا كىرىشنى خالايدىغان ئۈچ يۈز ئەللىك بىر ئوقۇغۇچى بىر تۇتاش ئىمتىھانغا قاتنىشىش ئالدىدا تۇرماقتىكەن. شۇلارنىڭ ئىچىدىن قىرىق تۆت ئوقۇغۇچى مەكتەپنى ئالتۇن بەلگە، بەش ئوقۇغۇچى ئالاھىدە ئۈلگىدىكى شاھادەتنامە، يەنى گۇۋاھنامە بىلەن تاماملىغان. شەمشىدىن ئاييۇپوف ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ئالدىدا تۇرغان مۇھىم مەسىلىلەر ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى بىرىنچى مەسىلىسى بۇ ئانا تىلىمىزنى، ئانا تىللىق مەكتەپلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىش. چۈنكى ئانا تىلدىكى مەكتەپلىرىمىز يوقايدىكەن، دېمەك مىللىي كىملىكىمىز يوقايدۇ دېگەن سۆز. ئۆتمۈشتىن ئېلىپ قارايدىغان بولساق، بىزدە ھەر يىلى ئانا تىلدا ئوقۇيدىغان بالىلىرىمىز سانىنىڭ كېمىيىش ھادىسىسى يۈز بېرىپ كەلگەن. شەخسەن ئۆزەم بۇ يۆنىلىشتە ھەر يىلى مەكتەپلىرىمىز، مۇئەللىملىرىمىز بىلەن داۋاملىق ئالاقە قىلىپ، بۇ ھەقتە مەلۇمات ئېلىپ، ئۇنى ئانالىز قىلىپ تۇرىمەن. ئوچۇقىنى ئېيتقاندا، مەزكۇر ئانالىتىكىلىق مەركەزنىڭ بىر يىل داۋامىدا شەھەر ۋە يېزىلىرىمىزدىكى بارلىق مەكتەپلەر، يۇرت جامائەتچىلىك، ئاكتىپلار، ئاتا-ئانىلار بىلەن ئىشلەش جەريانىدا كۆپلىگەن مەسىلىلەرنى ئېنىقلىدۇق. بۇ ھەقتە ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىدە شۇنداقلا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا، قەدەم تېلېۋىزىيە كانىلىدا كۆپ ئېيتىلدى. بىز ئەينەن شۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تېگىشلىك ئورۇنلار بىلەن ئالاقىلىشىۋاتىمىز. ئەمدى بۇ ئوقۇش يىلىغا كەلسەك، ئوتتۇرا مەكتەپنى توققۇز يۈز يىگىرمە بىر ئۇيغۇر قىز يىگىت تاماملاپ، بۇلاردىن تۆت يۈزگە يېقىن بالا ئالىي ئوقۇش ئورۇنلىرىغا چۈشۈش تەييارلىقىنى قىلماقتا. بۇ ئەلۋەتتە يامان كۆرسەتكۈچ ئەمەس. كېلەچەكتە ئۇلار ئالىي مەكتەپلەرنى تاماملىسا، دېمەك كادىرلىرىمىزمۇ تەييار دېگەن سۆز. ئەمما بۇنىڭدىنمۇ كۆپ بولۇشى لازىم ئىدى. بۇ يىلى بەزى مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىللىق ئون بىرىنچى سىنىپلارنى تاماملىغان بالىلار سانى ناھايىتى ئاز بولسا، بەزىلىرىدە تامامەن يوق، يەنى ئېچىلمىدى دېگەن سۆز. دېمەك، ئۆز ۋاقتىدا بالا بولماي، سىنىپ ئېچىلمىغان. مانا بۇ بىزنى ناھايىتى ئېچىندۈرىدۇ ۋە تەشۋىشلەندۈرىدۇ. كېلەچەكتە بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن توختىماي ھەرىكەت قىلىشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. ئىگىلىنىشىچە، مەزكۇر ئانالىتىكىلىق مەركەز ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە مەۋجۇت مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش مەقسىتىدە بۇ يىل ئالمۇتا ۋىلايەتلىك ئۆرلەۋ مۇئەللىملەرنىڭ كەسپىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئىنستىتۇتى ۋە ئالمۇتا ۋىلايەتلىك بىلىم باشقارمىسى بىلەن مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بارغان. مۇزاكىرىلەردە ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنى ئوقۇش قوراللىرى، كادىرلار بىلەن تەمىنلەش، مۇئەللىملەر كەسپىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش مەسىلىلىرىنى قارىغان.

You've been listening to Radio Free Asia.